ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມມື້ນີ້ ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງລາວທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຂໍເຂົ້າມາ ຈະເປັນນັກຮ້ອງຄົນໃດແດ່ນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນ ະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ກໍຂໍບອກອີກ ແລະ ຈະບອກຕະຫຼອດໄປວ່າ ວັນນະສອນດີໃຈ ແລະ ຕັ້ງໃຈໃນທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ມາຈັດເພງກ່ອມທ່ານຜູ້ ຟັງໃນທຸກໆຄ່ຳຄືນຂອງວັນອາທິດ ວັນນະສອນຂໍຈັດເພງກຸຫຼາບປາກເຊ ທີ່ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳພາຍ ກຸນລະວຸດ ແລະ ຂັບຮ້ອງໂດຍນ້ອງຕິ່ງນ້ອຍ ພອຍໄພລິນ ສິນລະປິນສາວສຽງໃສຈາກ ສປປ ລາວ ເພື່ອມອບໃ ຫ້ຍາເອື້ອຍສີອຳພອນ ນະຣິນ ຊ່າງເສື້ອຝີມືດີຈາກ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍທຸກໆທ່ານທີ່ຫຼົງຮັກສາວປາກເຊ ແລະ ວ່າສາວປາກເຊຈະງາມ ແລະ ໜ້າຮັກດັ່ງເນື້ອໃນຂອງເພງນີ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ວັນນະສອນວ່າທ່ານຜູ້ຟັງກໍຄົ ງຈະຕ້ອງໄປພິສູດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ແລະ ກ່ອນອື່ນກໍຕ້ອງຂໍໄປຟັງເພງນີ້ກັນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໄປທ່ຽວປາກເຊນຳກັນ ເໝືອນວ່າດັ່ງເປັນບຸນ ແລະ ວາດສະໜາ

ທີ່ກະລຸນາຂຽນຂໍ້ຄວາມມາຫາທາງເຮົາຕະຫຼອດມາ ຈຶ່ງຂໍມອບເພງສະເນທາຈຳພອນ ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍເຈົ້າຂອງລາງວັນດອກຈຳປາ ນ້ອງມຸກດາວັນ ສັນຕິພອນ ແລະ ວັນນະສອນວ່າ ເພງນີ້ພາໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄ ດ້ເຄີ້ມໄປກັບສຽງຫວານໆຂອງສາວນ້ອຍມຸກດາວັນ ຂໍເຊີນອອກມາລາຍລຳນຳກັນ ເພາະເພງນີ້ໄດ້ນຳຂັບລຳລາວມາປະສົມປະສານ ແລະ ປະຍຸກເຮັດໃຫ້ເພງນີ້ໜ້າຟັງຍິ່ງໆຂຶ້ນ ເຊີນໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍ

ອ້າຍຈົ່ງຖ້ານ້ອງມາແຕ່ງງານ ວັນນະສອນພົບພໍ້ເພງນີ້ໃນ YouTube ແລະ ວ່າມັນມ່ວນດີ ກໍເລີຍນຳມາມອບໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງມ່ວນໆນຳກັນ ຖ້າທ່ານໃດຊາບຊື່ຂອງສິນລະປິນທ່ານນີ້ ກະລຸນາຂຽນເຂົ້າມາຫາທາງເ ຮົາດ້ວຍ ເພງນີ້ກໍຄົງຈະພາໃຫ້ໜຸ່ມໆມີກຳລັງໃຈຂຶ້ນ ເພາະວ່າອົກຫັກ ຄົງຈະບໍ່ຕາຍ ແລະ ຈະໄຫ້ນຳເຂົາເຮັດຫຍັງ ດັ່ງຊື່ຂອງເພງນີ້ເລີຍ ພົບກັນໃໝ່ໃນສັບປະດາໜ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານນອນຫຼັບຝັນຫວານ ວັນນະສ ອນ ແກ້ວດາລາ VOA ມັນເປັນທຳມະດາ ເສຍນ້ຳຕາໄປເຮັດຫຍັງອີກ